ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ໂລກນີ້ມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງແປກໆ ແລະ ກໍເປັນທີ່ຢັ້ງຢືນອອກມາໂດຍນັກວິທະຍາສາດແລ້ວວ່າ ໂລກນີ້ກຳລັງຮ້ອນຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ທີ່ຄັນມັນຮ້ອນຂຶ້ນເຖິງ 2 ອົງສາແຊລຊຽສ ກໍອາດຈະພາໃ ຫ້ໂລກນີ້ວາຍວອດຍ້ອນກໍໄດ້ ເພາະດິນຟ້າອາກາດຈະປ່ຽນແປງມາກມາຍ ທີ່ມັນຈະມີຜົນສະທ້ອນກະທົບກະແທກໃສ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນໂລກນີ້ ເຊັ່ນ ແມ່ນ້ຳແຫ້ງແລ້ງ ດິນແຫ້ງກະແດ້ງ ນ້ຳທະເລນອງຂຶ້ນ ມີລົມ ແຮງ ຟ້າຝົນອັນໃຫຍ່ໂຕຕົກໜັກ ມີໄຟໄໝ້ປ່າຮ້າຍແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ອື່ນໆ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍແນວ ທີ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດັກບໍ່ດີ ຄັນວ່າເປັນດັ່ງເວົ້າ ຄົນເຮົາຈະກິນຫຍັງ ແລະ ຈະຢູ່ກັນແບບໃດ ໃນປະເ ທດອົດສະຕຣາລີປາກົດວ່າ ມົດກຳລັງຢູ່ດີກິນແຊບພູນສຸກຂຶ້ນ ນຳອາກາດອົດສະຕຣາລີທີ່ກຳລັງມີການປ່ຽນແປງນີ້ ຜິດປົກກະຕິກັບທີ່ວ່າມົດໃນໂລກນີ້ບໍ່ຄ່ອຍຈະຢູ່ໄດ້ດີປານໃດ ການສຶກສາເບິ່ງໂດຍມະຫາວິທ ະຍາໄລ La Trobe University ຂອງນະຄອນ Melbourne ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເຫັນວ່າພົນລະເມືອງມົດໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີທະວີຂຶ້ນ ຍ້ອນທີ່ມີຝົນທະວີຂຶ້ນ ແລະ ຍ້ອນທີ່ຄົນເຮົາພະຍາຍາມອະນຸຮັກລະບົບນິເວດ ນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອທີ່ສ ະຫະປະຊາຊາດບອກເຕືອນວ່າ ຄວາມວ່ອງໄວຂອງການດັບສູນພັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຕ່າງໆ ກຳລັງມີຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ການສຶກສາອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດຂອງການສຶກສາເບິ່ງພົນລະເມືອງຂອງແມງໄມ້ແມງຕອ ກ ມົດ ທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນວ່ານັກຄົ້ນຄວ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ La Trobe University ຮູ້ເຫັນວ່າມີສິ່ງພິເສດ ຫຼືວ່າແປກໆເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດ Australia ທີ່ຮູ້ກັນວ່າແມ່ນ Insect Armageddon ຄືມີບ່ອນທີ່ມົດພູນສຸກ ກໍອາດຈະເວົ້າວ່າແມ່ນ ການສຶກສາມອງເບິ່ງອັນໜຶ່ງຢູ່ທີ່ຖານລ້ຽງງົວແຫ່ງໜຶ່ງໃນປະເທດ Australia ທີ່ບັດນີ້ເປັນບ່ອນສະຫງວນອະນຸຮັກແວດລ້ອມ

ຜົນການທີ່ມົດທະວີຂຶ້ນ ສາມາດແມ່ນຍ້ອນການທີ່ຄົນເຮົາເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ງົວບໍ່ຢູ່ໃນເຂດຖານລ້ຽງງົວນັ້ນ ແລະ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດ ການຄົ້ນຄວ້ານັ້ນເນັ້ນວ່າ ຈຳນວນມົດທີ່ທະວີຂຶ້ນ ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນການປ່ຽນແປງໃນດ້ານຊັບພະຍາກອນທີ່ມີສຳລັບມົດ ເຊັ່ນວ່າ ອາຫານການກິນ ແລະ ອື່ນໆ ສຳລັບການເປັນຢູ່ຂອງມົດ ສາດສະດາຈານ Gibb ກໍເວົ້າວ່າ ການທີ່ຄົນເຮົາໄປປ້ອງກັນ ແລະ ອະນຸຮັກແວດ ລ້ອມອັນຈົບດີ ສາມາດຊົດຊ່ວຍມີສິ່ງທີ່ຮຽກວ່າ Armageddon ຂຶ້ນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ມົດພູນສຸກຂຶ້ນວ່າເຖາະ ການສຶກສາເບິ່ງນັ້ນມີຂຶ້ນພະລັງທີ່ໜັງສືລາຍງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດບອກເຕືອນວ່າ ໂລກນີ້ອາດສູນ ເສຍແມງໄມ້ແມງຕອກຕ່າງໆນານາ ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຊະນິດ ຫຼືວ່າ 10 ເປີເຊັນຂອງຊະນິດແມງໄມ້ແມງຕອກຕ່າງໆຂອງໂລກມະນຸດນີ້ ໜັງສືລາຍງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນກໍບອກໃຫ້ເຫັນວ່າ ທົ່ວໂ ລກນີ້ ຊີວິດອັນມາກມາຍກຳລັງຕົກຕ່ຳລົງຢູ່ ດຣ. Hugh Possingham ຜູ້ນຳນັກວິທະຍາສາດຢູ່ທີ່ Nature Conservancy Australia ດີໃຈນຳການຄົ້ນຮູ້ຄົ້ນເຫັນນັ້ນ ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າຜົນທີ່ຊາບນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຜິດປົກກະຕິກວ່າທີ່ຈະເປັນກົດເກນ ດຣ. Possingham ເວົ້າວ່າຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານັ້ນບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ຫຼຸດຜ່ອນແນວໂນ້ມຂອງທັງໝົດ

ໃນວາງໜຶ່ງນີ້ ຍ້ອນໂລກຮ້ອນ ກໍມີຂ່າວ ມີຂ່າວວ່າ ນັກວິທະຍາສາດອົດສະຕຣາລີເຫັນວ່າຄົນເຮົາຄວນຮຽນຮູ້ກິນແມງໄມ້ແມງຕອກຕ່າງໆ ດັ່ງກິນຈີ່ລໍ່ຈີ່ລີດ ບາດນີ້ແລ້ວທ່ານເອີຍ ຈີ່ນາຍທີ່ຈີ່ນາຍໂມ້ຂອງນະຄອ ນຫຼວງວຽງຈັນອາດຈະດັບສູນພັນ ແລ້ວບໍ່ມີໂຕໃດຈະດີດຜູ້ທີ່ຂຸດເອົາມັນ ໄປຕົກຄໍຫັກຕາຍຢູ່ໂພນເຄັງພຸ້ນ ນີ້ທ່ານເວົ້າດອກຫວາ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ